ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ສາມາດເປັນໂຕຂັດຂວາງໃນການໄຫຼວຽນຂອງອົກຊີເຈນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງທຳລາຍອະໄວຍະວະ ແລະ ກ້າມຊີ້ນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດນຳອີກ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຄໍເລສເຕີຣໍຈຶ່ງເປັນທັງ ສານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ໂທດແກ່ຮ່າງກາຍໃນເວລາດຽວກັນ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະຂາດຄໍເລສເຕີຣໍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າມີຫຼາຍເກີນໄປ ກໍຈະເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍໃນເລືອດຈະເປັນສິ່ງ ຊີ້ບອກວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຈະເປັນໂລກຫົວໃຈຫຼືບໍ່ ຄົນທີ່ມີລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງກວ່າ 260 ມິນລີເປີເຊັນ ມີໂອກາດເປັນໂລກຫົວໃຈສູງກວ່າຄົນທີ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍພຽງ 200 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ສີ່ເທົ່າ ມີຄົນພຽງຈຳນວນນ້ອຍ ທີ່ສຸດທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກຳ ຖ່າຍທອດລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍໂດຍທຳມະຊາດ ສ່ວນລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງເກີດຈາກການກິນອາຫານ ແລະ ພາຍໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາກໍສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ ຄໍ ເລສເຕີຣໍທີ່ໄປເກາະຕິດຢູ່ຕາມຫຼອດເລືອດຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແຂງ ແລະ ຕີບເຂົ້າເທື່ອລະໜ້ອຍ ດົນໄປ ຄໍເລສເຕີຣໍ ແລະ ໄຂມັນຈະໄປປິດຕັນເສັ້ນເລືອດ ກ້ອນໄຂມັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະບໍລິເ ວນນັ້ນຂອງເສັ້ນເລືອດເກີດມີການເສຍຫາຍ ຮ່າງກາຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ສ້ອມແຊມຄືກັນກັບການຈອດຢາງລົດຕ່າງໆ ເມື່ອດົນໆໄປ ຈຸດທີ່ມີການສ້ອມແຊມນັ້ນຈະເກີດເປັນກ້ອນໄຂມັນຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນ ຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະ ອາດຈະປິດຕັນໄດ້ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍ 160 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ຈະຊ່ວຍຮັກສາເສັ້ນເລືອດທີ່ຫາກໍເສື່ອມໂຊມໄປໃຫ້ເຊົາໄວຂຶ້ນ ແລະ ບາດແຜກໍຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ຖ້າລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູ ງກວ່າ 200 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ຈະເກີດມີຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ເອີ້ນວ່າ LDL ເກາະຕິດຕາມຜະໜັງເສັ້ນເລືອດໄດ້ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດນັ້ນແຂງໂຕ ແຄບລົງ ແລະ ມີກ້ອນໄຂມັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັນໄດ້ ທາງວົງການ ແພດເພິ່ນພົບວ່າ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍເປັນສິ່ງທຳນວາຍບອກລ່ວງໜ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດຂອງກ້ອນໄຂມັນທີ່ໄປປິດຕັນເສັ້ນເລືອດ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທະວີບອື່ນໆທີ່ອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນຕົ ກ ກິນອາຫານຄືກັບຄົນໃນປະເທດນັ້ນ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງເທົ່າທຽມກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຕັບຂອງຄົນເຮົາມີໜ້າທີ່ຜະລິດຄໍເລສເຕີຣໍອອກມາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນອາຫ ານທີ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍເຂົ້າໄປ ຈະເປັນບັນຫາຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ທ່ານອາດຈະຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ອາຫານຈຳພວກໃດມີຄໍເລສເຕີຣໍ ກໍຄືຈຳພວກທີ່ໄດ້ມາຈາກຊີ້ນສັດ ສ່ວນອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດບໍ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍ ຕົວຢ່າງ ຕັບ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 370 ມິນລີກຣາມ ໄຂ່ແດງ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 220 ມິນລີກຣາມ ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານໄປຊື້ອາຫານມາບໍລິໂພກ ມາປຸງແຕ່ງ ຢ່າລືມກວດເບິ່ງຂໍ້ແນະນຳທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງຖົງ ຂ້າງພາຊ ະນະບັນຈຸຕ່າງໆຂອງອາຫານ ຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານັ້ນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບຸໄວ້ວ່າ ຄໍເລສເຕີຣໍນັ້ນ ມີຫຼາຍປານໃດ ສຳລັບນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ຫຼື ນ້ຳມັນປາມ ເປັນນ້ຳມັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍເລສເຕີຣໍສູງຂຶ້ນ ເພາະນ້ຳມັນເຫຼົ່ ານີ້ຈະໄປກະຕຸ້ນການຫຼັ່ງຂອງຄໍເລສເຕີຣໍຈາກຕັບ ທ່ານຜູ້ຟັງ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ຕ່ຳກວ່າ 160 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ຄືລະດັບທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນໄດ້ ການກວດຈະເຮັດໄດ້ວິທີດຽ ວກໍຄືໄປເຈາະເລືອດທີ່ໂຮງໝໍເທົ່ານັ້ນ ວິທີຫຼຸດຄໍເລສເຕີຣໍມີດັ່ງນີ້ ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີໄຂມັນອີ່ມຕົວຈາກສັດ ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ນ້ຳມັນປາມ ເນີຍ ຫຼຸດນ້ຳໜັກໂຕທີ່ເກີນມາດຕະຖານລົງ ຈາກນັ້ນກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃ ຍສູງ ຈຳພວກຜັກສົດ ໝາກໄມ້ສົດ ເຂົ້າກ້ອງ ຫຼື ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ເປັນຕົ້ນ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຢ່າງນ້ອຍອາທິດໜຶ່ງ 3 ວັນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຄໍເລສເຕີຣໍໄດ້ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາຕາ ມໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສາມາດຫຼຸດລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍໄດ້ແລ້ວ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນອີກແລ້ວໃນລາຍການຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ມື້ນີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູໃນການຮັກສາໂລກຂອງປະຊາຊົ ນມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ຄັ້ງນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາໂລກໃຫ້ແກ່ ທາດຂອງນາຍທະຫານ ຊຶ່ງເປັນທະຫານໂຣມັນ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ ເມືອງຄາເປນາອຸມນັ້ນ ມີນາຍຮ້ອຍຄົນໜຶ່ງມາອ້ອນວອນພຣະອົງວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຂົາເປັນງ່ອຍຢູ່ທີ່ບ້ານ ທົນທຸກທໍລະມານມາຢ່າງຍິ່ງ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຕັດກັບເຂົາວ່າ ເຮົາຈ ະໄປຮັກສາເຂົາໃຫ້ຫາຍ ນາຍຮ້ອຍຄົນນັ້ນທູນພຣະອົງວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຮັບພຣະອົງສະເດັດເຂົ້າໄປໃນຊາຍຄາຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ ຂໍພຽງພຣະອົງຕັດສັ່ງເທົ່າ ນັ້ນ ຂ້າທາດຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈະຫາຍໂລກນັ້ນທັນທີ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ກໍມີທະຫານຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຂ້າພຣະອົງອີກ ຂ້າພຣະອົງຈະບອກແກ່ຄົນຄົນນີ້ວ່າໄປ ເຂົາກໍໄປ ບອ ກແກ່ຄົນຄົນນັ້ນວ່າມາ ເຂົາກໍມາ ແລະ ບອກທາດຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ ຈົ່ງເຮັດແນວນີ້ ເຂົາກໍເຮັດແນວນີ້ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍປະຫຼາດພຣະໄທຢ່າງໜັກໜາ ຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບບັນດາຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣ ະອົງວ່າ ເຮົາບອກຄວາມຈິງແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນໃຜທີ່ມີສັດທາ ແລະ ມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສເຖິງຂະໜາດນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນຢູ່ໃນປະເທດອິດສະຣາເອວ ກ່ອນອື່ນໃຫ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບນາຍຮ້ອຍໂຣ ມັນຄົນນີ້ກ່ອນເບິ່ງວ່າ ເຂົາເປັນຊາວຕ່າງຊາດທີ່ມາປົກຄອງປະເທດອິດສະຣາເອວ ເຂົາມີອາວຸດ ມີອຳນາດ ມີສັກສີ ເປັນຄົນໂຣມັນຊຶ່ງເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດໃນສະໄໝນັ້ນ ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍຂອງຄົ ນອິດສະຣາເອນ ເຂົາສາມາດສັ່ງໃຫ້ຄົນໃຊ້ໄປເຊີນພຣະເຢຊູມາທີ່ບ້ານກໍໄດ້ ແຕ່ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ບໍ່ໄດ້ຖືຍົດຖືກຽດແບບນັ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄົນໃຊ້ຂອງເຂົາ ຫຼືວ່າທາດຂອງເຂົາ ກໍບໍ່ມີອີ່ຫຍັງເລີຍທີ່ຈະມີຄ່າສຳລັ ບເຂົາ ໃນສະໄໝນັ້ນ ທາດກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນຄົນ ໃຜຈະຂ້າ ຫຼືຈະທຳຮ້າຍແນວໃດ ຈະຂາຍຕໍ່ໄປອີກ ກໍຍັງໄດ້ ຍິ່ງທາດເປັນງ່ອຍແບບນັ້ນ ເຂົາກໍຍິ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີກົດໝາຍໃດທີ່ປົກປ້ອງສິດທິຂ ອງຄວາມເປັນທາດ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນຄົນດີຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ເຂົາເມດຕາທາດຜູ້ທີ່ໜ້າສົງສານ ໃນຖານະທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມໂລກກັບເຂົາ ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ຈຶ່ງຖ່ອມຕົວລົງ ແລະ ໄປຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູ ເ ປັນພາບທີ່ດີງາມເຫຼືອທີ່ສຸດ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງປະທັບໃຈໃນຄວາມດີຂອງເຂົາຢ່າງມາກມາຍ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບຜູ້ໃດທີ່ມີສັດທາຫຼາຍປານນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນອິດສະຣາເອວ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບ ນາຍຮ້ອຍນັ້ນວ່າ ຈົ່ງກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງເຈົ້າສະເຖາະ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າ ໃນທັນໃດນັ້ນ ທາດຂອງເຂົາກໍເຊົາດີເປັນປົກກະຕິ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພຣະເຢຊູຊົງມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ທາດທີ່ເຈັບປ່ ວຍ ຂະນະດຽວກັນພຣະອົງກໍຊົງເມດຕາຕໍ່ຊາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາຄົນນີ້ ທັງທີ່ເຂົາເປັນນາຍທະຫານ ການເຫັນຄົນຕາຍເປັນເລື່ອງຂອງທຳມະດາ ເພາະເຂົາເອງກໍເຄີຍຂ້າຄົນມາແລ້ວຢ່າງມາກມາຍກ່ າຍກອງແລ້ວ ແຕ່ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຄວາມມາເມດຕາຢູ່ໃນທາດຂອງໂຕເອງຄົນນີ້ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຍອມຮັບ ພຣະອົງຈຶ່ງຮັກສາທາດຄົນ ຄົນນັ້ນ ແມ້ວ່າບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັບໂຕຂອງພຣະອົ ງເອງກໍຕາມ ແຕ່ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດທຸກຊາດ ທຸກພາສາ ເພາະໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນຢິວອິດສະຣາເອນເຂົາບໍ່ ຍອມຄົບກັບຄົນຕ່າງຊາດ ເຂົາຖືວ່າຄົນຊາດອື່ນນັ້ນຕ່ຳຕ້ອຍກວ່າຕົນເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄົນໂຣມັນທີ່ມາກົດຂີ່ພວກເຂົາ ເຂົາກໍຍິ່ງກຽດຊັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ເຄີຍຄິດແບບນັ້ນເລີຍ ພຣະອົງກັບຍົກຍ້ອ ງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບ່ອນນັ້ນມີຄວາມງຶນງົງ ພຣະເຢຊູຍົກຍ້ອງຊາດທີ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ຊາດຂອງໂຕເອງໄດ້ຢ່າງໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຸນສົມບັດຢ່າງດຽວຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ກໍຄືຄວາມເຊື່ອ ເ ຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ມີຣິດອຳນາດຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້ ເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນສົມບັດຂອງຄົນຢິວ ຫຼື ອິດສະຣາເອນເທົ່ານັ້ນ ພຣະອົງເປັນຂອງຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ ໃຜທີ່ມີ ຄວາມເຊື່ອກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຈາກພຣະອົງ ນີ້ແຫຼະຄືເຫດຜົນຂອງການມາເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຈາກການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູນີ້ເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັ ນວ່າພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າຂອງຄົນທັງໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພຣະອົງ ບໍ່ເຄີຍອອກຈາກບ້ານເມືອງຂອງພຣະອົງໄປໃສ ແຕ່ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງກໍຂະຫຍາຍໄປຈົນທົ່ວ ແ ມ້ແຕ່ຄົນຕ່າງຊາດກໍເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງໄດ້ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແບບຢ່າງອັນດີງາມນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິດຕະຊົນຈຳນວນມາກມາຍຖືເປັນການປະຕິບັດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາ ກ ໂດຍບໍ່ແຍກເຂົາແຍກເຮົາວ່າເປັນຄົນຊົນຊາດໃດ ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ ລອງນຶກວາດພາບເບິ່ງຕີ້ວ່າ ຖ້າຊາວໂລກນີ້ຫາກຄິດແບບພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ຫຼື ຫາກມີຄວາມຮັກຢ່າງພຣະເຢຊູ ທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ສັງຄົມໂລກນີ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າໂລກນີ້ຄົງຈະມີຕັ້ງແຕ່ສັນຕິສຸກຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍ ດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖາ ນີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຂ້າງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍ ການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວ ສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ